ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໃນອັຟການິສຖານມີແນວໂນ້ມວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ໜ່ວຍກູ້ໄພກຳລັງທຳງານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງ ຄັ້ງນີ້ ມີການຢືນຢັນວ່າມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ແລະ ມີລາຍງານອີກວ່າມີປະມານ 1,500 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງສັ່ນສະເທືອນ 6.1 ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃກ້ໆກັບເມືອງ Khost ໃນ ແຂວງ Paktika ໃນວັນພຸດວັນທີ 22 ມິຖຸນາ Stephanie Corsetti ລາຍງານ ມັນເປັນແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນອັຟການິສຖານໃນສອງທົດສະວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງກໍຈະມີຢ່າງເຕັມທີ ເພາະຕ້ອ ງຜ່ານມາຈາກໝູ່ບ້ານທີ່ກັນດານ ຊາຍຄົນນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນຫຼາຍສິບຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນໄພພິບັດທີ່ເຮືອນໄດ້ເພພັງລົງ ເຊິ່ງເຫຼືອແຕ່ຊາກຫັກພັງ Habibullah ແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເກີດຂຶ້ນປະມານ 2 ໂມງເຊົ້າ ມັນ ອັນຕະລາຍຫຼາຍ ພວກເຮົາໄດ້ອອກຈາກເຮືອນທັນທີ ຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເດັກນ້ອຍກໍແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ກຳລັງໄດ້ຮັບການຮັກສາທີ່ໂຮງໝໍ ຊາວບ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນ ກູບາບູ ກ່າວວ່າ ລູກຊ າຍຂອງລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໃນແຜ່ນດິນໄຫວນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ດື່ມນ້ຳຊາແລ້ວກໍເຂົ້ານອນ ແລະ ຕື່ນຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນຕອນກາງຄືນ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນເວລາຈັກໂມງ ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນ ລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍຢູ່ກ້ອງຫຼັງຄາ ແລະ ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຊາວບ້ານກຳລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທັນທີ ແລະ ຕຳຫຼວດກໍລາຍງານວ່າການກູ້ໄພກໍໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບັນທີ່ຍຶ ດອຳນາດໃນອັຟການິສຖານເມື່ອປີກາຍນີ້ກໍໄດ້ຂໍຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນທັນທີເຊັ່ນກັນ ທ່ານ ຮາຊິບູລາ ເຊຄານີ ຈາກອົງການຈັດການໄພພິບັດແຫ່ງຊາດຂອງອັຟການິສຖານ ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ໂອ້ລົມກັບ SBS Pashto ເມື່ອກ່າວເຖິງຜູ້ປະສົບໄພແລ້ວ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບປະເທດຜູ້ບໍລິຈາກ ເຊັ່ນ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນອາຟຣິການິສຖານ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂອງອັ ຟການິສຖານ ອັຟການິສຖານໄດ້ຜ່ານສົງຄາມມາເປັນເວລາ 2 ທົດສະວັດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເຂດຊົນນະບົດຍັງເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຢູ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານກໍເປັນປັນຫາເຊັ່ນກັນ ແລະ ອັຟການິສຖານກ ຳລັງທຳງານຜ່ານວິກິດການເສດຖະກິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ທ່ານນາງ ເຊລີ ທາກຣານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໂຄງການອາຫານໂລກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເຕືອນວ່າ ໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ຈະສ້າງຄວາມກົດດັນຕື່ມອີກຕໍ່ປະຊາຊົ ນອັຟການິສຖານ ມັນຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການດ້ານມະນຸດສະທຳອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນປະເທດອັຟການິສຖານຕື່ມອີກ ທຸກຄົນຈະຕ້ອງຊ່ອຍກັນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາຈຳກັດຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ຄອບຄົວ ແ ມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍກຳລັງປະສົບຢູ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຂາດບ່ອນພັກເຊົາ ແລະ ຄລີນິກ ຄະນະຕົວແທນຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນອັຟການິສຖານ ທ່ານ Ramiz Alakbarov ກ່າວວ່າ ຕຸຣະກີອາດຈະເໝາ ະສົມທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນຂະນະທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກຳລັງສອບຖາມວ່າ ມີປະເທດໃດແດ່ທີ່ຈະມີຄວາມສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ທ່ານອາດວາດພາບໄດ້ວ່າ ການປະເມີນຂັ້ນຕົ້ນຂອງບ້ານເຮືອນທີ່ຖືກ ທຳລາຍເກືອບ 2,000 ແຫ່ງໃນເຂດນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ແນ່ນອນ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ແລ້ວ ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເອົາຄົນອອກຈາກໃຕ້ເສດຫັກພັງໄດ້ ຄວາມສາມາດດັ່ງກ່າວນັ້ນແ ມ່ນບໍ່ມີ ພວກເຮົາໄດ້ທຳການຕິດຕໍ່ເບື້ອງຕົ້ນກັບບາງປະເທດໃນພາກພື້ນນີ້ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ World Vision ກຳລັງຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານສຸກເສີນ ແລະ ເນັ້ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕົນຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ປະເທດ ຫົວໜ້າອົງການ Fragile and Humanitarian Context ທ່ານ Patrick Thomas ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນັ້ນບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຫຍັງໄດ້ອີກ ສະຖານະການໃນເວລານີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຄວາມໝົດຫວັງ ມັນແມ່ນຄວາມໝົດຫວັງກ່ອນທີ່ພວກຕາລີບານຈະຍຶດອ ຳນາດ ດ້ວຍຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ດ້ວຍການຂາດອາຫານທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ແລະ ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າໄປເຖິງຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນດານເຫຼົ່ານີ້ ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສົ່ງອຸປະກອນການແພດທີ່ຈຳເປັນຈ ຳນວນ 10 ໂຕນໄປຍັງພາກພື້ນຕ່າງໆ ແລະ ກຳລັງຈະສົ່ງທີມການແພດນຳອີກ